ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂອ້ແບ່ງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS Lao ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ອັງກິດ ໂອ້ລົມປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂ ອງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນຄັ້ງແລກໆ ທ່ານ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ບອກໃຫ້ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ຈົ່ງມີພຶດຕິການອັນໜັກແໜ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງຂອງອາກາ ດ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ໂອ້ລົມກັນກັບທ່ານ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ທີ່ທ່ານ ຈອນສັນ ເນັ້ນວ່າມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານຮຽກວ່າ ambitious targets ເປົ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນການປັ່ນຄວັນທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງ

ໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ຈົ່ງຍຶດໝັ້ນກັບການບໍ່ປັ່ນຄວັນຈັກດີ້ໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2050 ແລະ ໃນການໂທລະສັບຫາທ່ານ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ກໍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດັ່ ງນັ້ນອີກໃໝ່ ທ່ານໜຶ່ງທີ່ເປັນໂຄສົກຕາງໜ້າລັດຖະບານອັງກິດເວົ້າວ່າ ທ່ານ ຈອນສັນ ເນັ້ນວ່າ ມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີພຶດຕິການອັນໜັກແໜ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດ ໂດຍເບັດໃສ່ຄວາມສຳຄັ ນຂອງຈຸດເປົ້າໝາຍອັນມີຄວາມທະເຍີທະຍານສູງກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນການປັ່ນຄວັນ ແຕ່ຄວາມເຫັນຂອງລັດຖະບານອັງກິດ ແລະ ອົດສະຕຣາເລຍມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໂຄສົກຕາງໜ້ານາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ມີວາຈາບໍ່ຄືກັນ

ທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ຄົນຂອງພວກເຮົາເພິ່ງພາອາໄສ ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຈີ ບໍ່ແມ່ນພາສີ ເປັນສິ່ງທີ່ພວກທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມກັນໃນຄືນທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ແອນໂທນີ ອາບາເນຊີ ຜູ້ນຳພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ເບັດ ໃສ່ການໂອ້ລົມກັນລະຫວ່າງສອງຜູ້ນຳນັ້ນວ່າ

ຕົນຈະລໍຖ້າຈົນກວ່າພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບອາກາດ ຄື COP 26 ຈຶ່ງຈະເດີນໜ້າ ກອງປະຊຸມ COP 26 ຈະມີຂຶ້ນຢູ່ທີ່ Glasgow ໃນທ້າຍປີ 2021 ຄືທ້າຍປີໜ້ານີ້